ສຳລັບ Like Share ໃຫ້ຕິດຕາມ SBS ລາວ ທີ່ Facebook ແມ່ນ້ຳລາງກັງ ແມ່ນ້ຳໂຂງ ແມ່ນ້ຳຂອງ ເປັນສາຍໂລຫິດໃຫຍ່ຂອງພື້ນແຜ່ນດິນລາວ ແລະ ປະຊາຊົນຕ່າງຊາດ ແຕ່ກ່ອນແຕ່ກີ້ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈົນຮອດສະໄໝ 64 65 ນ້ຳປະປ າກໍຍັງບໍ່ມີ ອາໄສນ້ຳຂອງ ຫຼືວ່ານ້ຳສ້າງ ໃນການເຮັດຢູ່ເຮັດກິນ ແຕ່ວ່າກໍມີນ້ຳປະປາແບບທີ່ວ່າອອກແດ່ບໍ່ອອກແດ່ ແລ້ວກໍຕ້ອງສູບເອົາທີ່ມາຈາກຫາດດອນຈັນ ທີ່ວ່າຝຣັ່ງເສດສ້າງໄວ້ແຕ່ສະໄໝເປັນຫົວເມືອ ງຂຶ້ນຝຣັ່ງເສດພຸ້ນ ອອກຈາກຫາດດອນຈັນເຂົ້າຂົວຂາວ ແລ້ວກໍມາລະບາຍບາງແຫ່ງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າເອງກໍເປັນບຸກຄົນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ວ່າເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນມາ ຍ້ອນປາບຶກປາເລີມ ແລ້ວກໍເ ປັນລູກແມ່ນ້ຳຂອງ ເກີດມາກໍເຫັນໂລດແມ່ນ້ຳຂອງຫັ້ນ ແລ້ວກໍກິນແມ່ນ້ຳຂອງມາແຕ່ໃດໆ ບັດນີ້ນີ້ປາກົດວ່າ ນັກອະນຸຮັກແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ກໍເຊື່ອວ່າ ຫຼືວ່າມອງເຫັນວ່ານ້ຳຂອງທີ່ວ່າແຫ້ງນີ້ ແມ່ນຍ້ອນເຂື່ອນໃນສາ ທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນເຮັດໃຫ້ແຫ້ງວ່າຊັ້ນ ແຕ່ວ່າເລື່ອງລາວມັນເປັນແນວໃດນັ້ນ ນັກຂ່າວພາກລາຍການພາສາລາວ ທີ່ເລາະຢູ່ຕາມແມ່ນ້ຳຂອງ ຈະມາລາຍງານໃຫ້ທ່ານຊາບ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ທ່ານ ສົມດີ ຂໍໃ ຫ້ທ່ານລາຍງານແດ່ ກ່ຽວກັບທີ່ວ່ານັກອະນຸຮັກແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ນະ ນຶກຄິດ ຫຼືວ່າມອງເຫັນວ່າສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນປິດເຂື່ອນໃນຈີນນີ້ ແມ່ນວ່າເຮັດໃຫ້ແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ແຫ້ງນີ້ ມັນເປັນແນວໃດເນາະທ່ານ ມັນ ມັນແມ່ນຄວາມຈິງບໍ່ ອັນນີ້ເນາະກະເປັນ ເປັນຄວາມເຊື່ອໝັ້ນ ແລ້ວກະປັກໃຈເຊື່ອເນາະວ່າ ກຸ່ມອະນຸລັກຊຽງຂອງນີ້ ເພິ່ນ ເພິ່ນເຊື່ອວ່າເຂື່ອນຈີນເຮັດໃຫ້ນ້ຳຂອງ ແຫ້ງຢູ່ໃນຕອນນີ້ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການດ ຳເນີນຊີວິດຂອງພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນສອງຝັ່ງຂອງໄທລາວ ຫຼືແມ້ກະທັ່ງ ເອີ ກຳປູເຈຍ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກນ້ຳຂອງແຫ້ງໃນເທື່ອນີ້ ອັນນີ້ເນາະ ຈາກພາບທີ່ເຫັນຈາກສື່ມວນຊົນທີ່ຜ່ານມາເນາະ ກໍ ລະນີລະດັບນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳຂອງ ທີ່ອຳເພີຊຽງແສນ ຈັງຫວັດຊຽງລາຍ ຊາຍແດນໄທ ສາທາປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ ຫຼຸດແຫ້ງລົງຕໍ່ເນື່ອງ ມາຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເດືອນກຸມພາ ຈົນຮອດດຽວນີ້ເນາະ ວັດລະດັບນ້ຳໄ ດ້ ເລີ່ມຕົ້ນກໍຢູ່ທີ່ 1 ເມັດ 96 ເຊັນຕິເມັດ ກ່ອນທີ່ຊິຄ່ອຍໆຂຶ້ນ ມີລະດັບສູງຂຶ້ນ 2 ເມັດ ແຕ່ກໍຍັງຖືວ່າເປັນລະດັບນ້ຳຂອງທີ່ແຫ້ງ ແລະກະບາງຈຸດ ເກີດດອນຊາຍທີ່ເປັນບໍລິເວນກວ້າງ ສາມາດເຫັນໄດ້ຕະຫຼອດແນວຊ າຍແດນ ອຳເພີຊຽງຂອງ ຈັງຫວັດຊຽງລາຍ ຈົນສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການເດີນເຮືອສິນຄ້າ ແລະກະເຮືອໂດຍສານຂະໜາດນ້ອຍ ອັນກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ວ່ານ້ຳແຫ້ງນີ້ນະ ແລະກະພວກອະນຸຮັກ ແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ມອງເຫັ ນ ຫຼືວ່ານຶກຄິດວ່າແມ່ນຍ້ອນເຂື່ອນໃນຈີນປິດວ່າຊັ້ນ ແຕ່ວ່າມັນອາດຈະແມ່ນຈິງຢູ່ ແຕ່ວ່າມັນກະບໍ່ແມ່ນ 100 ເປີເຊັນ ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດນີ້ກໍ ເພາະວ່ານັກປຸກລະດົມມວນຊົນ ຫຼືວ່ານັກອະນຸຮັກແມ່ນ້ຳຂອງ ຫຼືວ່ານັ ກການບ້ານການເມືອງ ຫຼືຄົນທຳມະດາສາມັນນີ້ ແມ່ນວ່າມອງຂ້າມໄປ ມີແຕ່ເວົ້າວ່າເຂື່ອນ ເຂື່ອນຈີນປິດ ເຂື່ອນໄຊຍະບູລີປິດ ຈັ່ງຊັ້ນລະຈັ່ງຊີ້ ແຕ່ວ່າບໍ່ມອງເບິ່ງວ່າເຂື່ອນຕ່າງໆ ຢູ່ຕາມສາຂາແມ່ນ້ຳຂອງຢູ່ໃ ນລາວຫັ້ນນະ ຫຼືວ່າຢູ່ໃນໄທກະຢ່າ ທີ່ວ່າມີເຂື່ອນບັກຫຼາຍໆຫັ້ນນະ ປິດໄວ້ ສາຂາແມ່ນ້ຳຂອງມັນບໍ່ມີນ້ຳໄຫຼລົງແມ່ນ້ຳຂອງ ມັນກະເຮັດໃຫ້ແຫ້ງ ແຕ່ວ່າໃນພາກເໜືອ ເໜືອປາກທາຊີ້ ມັນກໍບໍ່ມີເຂື່ອນຈັກອັນ ຍົກຕົວ ຢ່າງຢູ່ທີ່ນ້ຳງິ້ວ ນ້ຳງາວຈັ່ງຊີ້ ມັນ ມັນ ມັນ ມັນບໍ່ມີເຂື່ອນ ແຕ່ວ່າແມ່ນ້ຳຂອງໃນສ່ວນນັ້ນກໍແຫ້ງຄືກັນ ນີ້ກະແມ່ນຈີນພຸ້ນປິດ ແຕ່ວ່າຫຼຸດນັ້ນລົງມາມັນກະແຫ້ງອີກ ກະແມ່ນຍ້ອນທີ່ວ່າເຂື່ອນໃນຈີນແດ່ ລະກະເຂື່ອນໃນ ລາວແດ່ ປິດນ້ຳໄວ້ຊີ້ນະ ອັນນີ້ນີ້ ແມ່ນວ່ານັກອະນຸລັກແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ ເພິ່ນໄດ້ເອີ່ຍ ຫຼືວ່າເຄີຍເວົ້າວ່າ ກ່ຽວກັບເຂື່ອນໃນລາວຈາກສາຂາແມ່ນ້ຳຂອງຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ກະຖືວ່າ ກະມີການເວົ້າເຖິງກັນຢູ່ ແຕ່ວ່າ ກໍເ ປັນ ເປັນ

ອື ຄັນເວົ້າວ່າສາເຫດຫຼັກ ຄັນເກີດມາຈາກເຂື່ອນຈີນເປັນສ່ວນໃຫຍ່ນີ້ ອາດຈະຖືກ 100% ພຸ້ນ ແຕ່ວ່າຄັນເຮົາມອງເບິ່ງເຂື່ອນສາຂາແມ່ນ້ຳຂອງຢູ່ໃນລາວເນາະ ຍົກຕົວຢ່າງນ້ຳງື່ມນີ້ນະ ທີ່ວ່າໄຫຼອອກກົງກັນຂ້າມ ກັບໂພນພິໄສຈັ່ງຊີ້ນະ ກໍແມ່ນວ່າມັນມີເຂື່ອນຈັກເຂື່ອນ ອັນເຂື່ອນນ້ຳງື່ມຫັ້ນນະ ລະເຂື່ອນນ້ຳເທີນເດ ມີຈັກເຂື່ອນ ລະເຂື່ອນບ່ອນອື່ນເດ ເຂື່ອນນ້ຳຄານຈັ່ງຊີ້ມັນມີຈັກເຂື່ອນ ລະກໍເຂື່ອນນ້ຳແບງຊີ້ກໍຊິສ້າງຂຶ້ນ ແຕ່ວ່າຊິສ້າງຈັກເຂື່ອນ ມັນຫຼາຍແທ້ໆ ມັນປະສົມເຂົ້າກັນໝົດ ລະກໍແປວ່າພະຍານາກນີ້ ເອີ ຕ້ອງມານັ່ງຢູ່ດອນວ່າຊັ້ນເຖາະ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ ບໍ່ມີວັງນ້ຳຢູ່ວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລະໃນເມື່ອມັນເປັນຈັ່ງຊີ້ນີ້ນະ ມີການຕິຕຽນ ຫຼືວ່າວິ ພາກວິຈານ ຫຼືວ່ານຶກຄິດວ່າມັນແຫ້ງມາຈາກເຂື່ອນສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນນີ້ກໍ

ລະບົບນິເວດຕ່າງໆໃຫ້ກັບຄືນມາ ອືມ ອັນນີ້ລະມັນເປັນເລື່ອງເກົ່າເລື່ອງຫຼັງ ມີແຕ່ຂໍຮ້ອງຂໍຮ້ອງ ຮັກ ບໍ່ໄດ້ຜົນຈັກເທື່ອ ແຕ່ວ່າຈັ່ງໃດກໍຕາມນີ້ກະແມ່ນວ່າແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ ແນ່ນອນລະມັນມີບັນຫາຈາກເຂື່ອນທີ່ວ່າ ສ້າງຂຶ້ນແລ້ວ ຫຼືວ່າກຳລັງຈະສ້າງຂຶ້ນ ແຕ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າມອງເຫັນແນວໜຶ່ງທີ່ວ່າເປັນໜ້າສັງເວດ ຫຼືເຫັນອົກເຫັນໃຈນີ້ນະ ແມ່ນວ່າອົງການຈັດຕັ້ງ ຫຼືວ່າກຸ່ມ ຫຼືວ່າຄະນະທີ່ວ່າອະນຸຮັກແມ່ນ້ຳຂອງ ຢູ່ໃນຝັ່ງໄທນີ້ ນະ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນເທື່ອໜຶ່ງທີ່ວ່າເຂົາເຈົ້າຂີ່ເຮືອເລາະແມ່ນ້ຳຂອງປະທ້ວງນີ້ກໍ ຍົກປ້າຍວ່າບໍ່ໃຫ້ສ້າງເຂື່ອນຢູ່ໃນ ຢູ່ໃນແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ນະ ໃນນາມສ່ວນໂຕດອກວ່າ ມອງເບິ່ງແລ້ວນີ້ ບາໜ້າສົງສານເຂົາເຈົ້ າ ເພາະວ່າ ການກະທຳຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຫຼືອຸປະກອນ ລະກະເຮືອທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຂີ່ລົງມານະ ມັນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຂາດເງິນຄຳແທ້ໆໃນການ ກະທຳພຶດຕິການ ຫຼືວ່າທຸລະກິດຂອງພວກ ເຂົາເຈົ້ານີ້ນະ ອັນນີ້ນີ້ ຂໍຖາມທ່ານແດ່ວ່າ ໃນປະເທດໄທນີ້ ພວກອົງການຈັດຕັ້ງອະນຸຮັກແມ່ນ້ຳຂອງນີ້ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນການເງິນຈາກປວງຊົນ ຫຼືໃຜ ຫຼືບໍ່ເນາະ ອັນນີ້ກະຈະບໍ່ເປັນ ເປັນທີ່ເປີດເຜີຍເນ າະ ກະຊິມີການລົງຂັນກັນແນ່ ຫຼືອາດຈະມີ ອາ ລຽກວ່າຜູ້ທີ່ມີອັນຊິກິນກະ ກະຄອຍສະໜັບສະໜູນແນ່ເນາະ ເພາະວ່າການ ການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼືວ່າການອອກມາຕໍ່ຕ້ານນີ້ ກະຊິມີເປັນ ເປັນໄລຍະ ແຕ່ວ່າເປັນ ເປັນຊ່ ວງຫ່າງໆແນ່ ອັນຍ້ອນວ່າເລື່ອງຂອງປັດໄຈເງິນນີ້ ມັນອາດຊິມີ ມີໜ້ອຍເນາະ ກໍເລີຍ ຄວາມເຄື່ອນໄຫວກໍຊິບໍ່ໄດ້ຕໍ່ເນື່ອງເທົ່າທີ່ຄວນ ກໍຊິມີເປັນໄລຍະໆຕາມ ສ່ວນໃຫຍ່ກໍຊິເປັນເລື່ອງຂອງການ ການໃຫ້ຂ່າວ ເລື່ອງຂອງການ ອາ ລຽກວ່າຈັດຊຸມນຸມຕໍ່ຕ້ານ ບາງຊ່ວງບາງເວລາ ຫຼືວ່າທຳກິດຈະກຳກ່ຽວກັບ ອາ ແມ່ນ້ຳຂອງ ຈັ່ງເຊັ່ນວ່າ ສູ່ຂວັນແມ່ນ້ຳຂອງຈັ່ງຊີ້ ດົນໂດນກະເຮັດເທື່ອ ຈັ່ງຊີ້ເນາະ